ئەسسالامۇئەلەيكۇم مۆھتەرەم رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئامېرىكا پايتەختى ۋاشىنگتوندىن ئون ئۈچىنچى ماي جۈمە تارقىتىلىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ بىر سائەتلىك ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى. بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىلىكى ئۈچۈن گۈلچېھرە خىزمەتتە. ئىخلاسمەنلىرىمىزگە ئالدى بىلەن بۈگۈنكى پروگرامما ئورۇنلاشتۇرۇشىمىزدىن قىسقىچە مەلۇمات بېرىپ ئۆتەي. ئاۋۋال بۈگۈنكى دۇنيا ۋەزىيىتى شۇنداقلا ئۇيغۇرلارغا دائىر قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرى ھەققىدىكى قىسقا خەۋەرلەرنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز. قىسقا خەۋەرلەردىن كېيىن ۋەقە ھەم مۇلاھىزە، ئوبزور ئاڭلىتىش پروگراممىلىرىمىز بويىچە،

جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتا گېزىتىنىڭ ئون ئىككىنچى ماي خەۋەر قىلىشىچە ئانالىزچىلار تەكلىماكاندىكى تەقلىد قىلىپ ياسالغان ھۇجۇم نىشانلىرىغا ئائىت سۈرەتلەر خىتاي ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ ھۇجۇم ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈشكە كىرىشكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ دېيىشكەن خەۋەردە يەنە تەكلىماكاندىكى تەقلىد قىلىپ ياسالغان ھۇجۇم نىشانلىرىنىڭ بىرى تەيۋەننىڭ شەرقىي شىمالىدىكى دېڭىز ئارمىيە بازىسىنىڭ مودېلى ئىكەنلىكى

خەۋەردە تەيۋەن دېڭىز ئارمىيە ئاكادېمىيەسىدىكى بەزى سابىق يېتەكچىلەرنىڭ مودېل ۋە مەشىق ئەھۋالى خىتاي ئازادلىق ئارمىيەسى ئۇرۇش پاراخوتلىرىنىڭ يج يىگىرمە بىر تىپلىق پاراخوتقا قارشى باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىنى گۇئام دېڭىز ئارمىيە بازىسى ۋە تەيۋەننىڭ سۇئاۋ ھەربىي بازىسىدىكى نىشانلارغا نەق تەگكۈزۈشنى مەشىق قىلغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ دېگەنلىكى تەكىتلەنگەن

ئۇنىڭ يېقىندا ئېلىپ بارىدىغان شەرقىي تۈركىستان زىيارىتىدە لاگېرلارنى تەكشۈرۈشى، شۇنداقلا زىيارەتتىن بۇرۇن ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەكىللىرى بىلەن كۆرۈشۈشىنى تەلەپ قىلغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ پىلانلىشى، ياۋروپادىكى ھەر قايسى تەشكىلاتلارنىڭ قوللىشىدا ئۆتكۈزۈلگەن بۇ ئاخبارات يىغىنى ۋە نامايىشتا تەشكىلات ۋەكىللىرى، پارلامېنت ئەزالىرى، لاگېر شاھىتلىرى سۆزگە چىققان.

ئۇ مۇنداق دېگەن، باچلىت خانىمنىڭ شەرقىي تۈركىستانغا زىيارەتكە بېرىشتىن بۇرۇن ئۇيغۇرلار ھەققىدە يازغان شۇ دوكلاتىنى ئېلان قىلىشىنى چىن دىلىمىزدىن ئۈمىد قىلىمىز ھەم شەرقىي تۈركىستانغا بارغاندا خىتاينىڭ تەييارلاپ قويغان سەھنىسى، خىتاينىڭ كۆرسەتكەن جايلىرىنى ئەمەس، بەلكى لاگېر شاھىتلىرى ياتقان ھەم شۇ جايدا كۆرۈشكە تېگىشلىك يەرلەرنى كۆرۈشىنى ۋە زىيارەت قىلىشىنى، قايتىپ كەلگەندىن كېيىن خىتاينىڭ ئەپتى بەشىرىسىنى پۈتۈن دۇنياغا ئېچىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.

چەت ئەل تاراتقۇلىرى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان قەشقەر كونا شەھەر ھۆججەتلىرىدە خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنىپ كېسىۋېتىلگەن ئون مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ تىزىملىكى ئاشكارىلانغان فرانسىيە ئاگېنتلىقى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان بۇ ھۆججەت بۇنىڭدىن خېلى بۇرۇن ئاشكارىلانغان بولسىمۇ لېكىن ھۆججەتتىكى تۇتقۇنلارنىڭ سالاھىيىتىنى دەلىللەشكە نەچچە ئاي ۋاقىت كەتكەن مەلۇم بولۇشىچە قەشقەر كونا شەھەر ھۆججەتلىرى خىتاينىڭ قاراقاش ھۆججەتلىرىدىن كېيىن ئاشكارىلانغان يەنە بىر مۇھىم مەخپىي ھۆججىتى ھېسابلىنىدىكەن بۇ ھۆججەت قەشقەرنىڭ كونىشەھەر ناھىيىسىدىن تۇتقۇن قىلىنغان ئۇيغۇرلارنىڭ تىزىملىكى بولۇپ ئۇنىڭدا تۇتقۇن قىلىنغان ئون مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ تۇتقۇن قىلىنىش سەۋەبى قاماقلىق ئورنى قاتارلىقلارغا دائىر ئۇچۇرلار بايان قىلىنغان چەت ئەل تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە چەت ئەلدىكى نۇرغۇن ئۇيغۇرلار ئۆزلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى غايىب بولغان ئائىلە ئەزالىرى ئۇرۇق تۇغقانلىرى دوست يارەنلىرى ۋە يۇرتداشلىرىنىڭ ئاقىۋىتىنى بۇ ھۆججەتتىن بىلگەن رادىيومىزنىڭ مۇخبىرى نۇرسىمان ئابدۇرېشىتنىڭ ئاتا ئانىسى بىلەن ئىككى ئەركەك قېرىندىشىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن تۇتقۇن قىلىنىپ كېسىۋېتىلگەنلىكى مەلۇم بولغان بولسىمۇ بىراق ئۇلارنىڭ ئاقىۋىتىدىن ھازىرغا قەدەر خەۋەر بولمىغان ئىدى فرانسىيە ئاگېنتلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە نۇرىماننىڭ تۈركىيەدىكى سىڭلىسى نۇرسىمان ئابدۇرېشىت بۇ ھۆججەتتىن مەمتىلى ئىسىملىك بىر ئىنىسىنىڭ ئون بەش يىل ئون بىر ئايلىق كېسىلىپ ئاقسۇ شەھىرىنىڭ سىرتىدىكى بىر تۈرمىگە قامالغانلىقىنى بىلگەن ئۇنىڭ فرانسىيە ئاگېنتلىقىغا بىلدۈرۈشىچە ئۇ قەشقەر كونىشەھەر ھۆججەتلىرىدىن ئۆزلىرىنىڭ كەنتىدىنلا تۇتقۇن قىلىنىپ كېسىۋېتىلگەن يۈزدىن ئارتۇق كىشىنى تونۇغان ئۇ يەنە ھۆججەتتىكى ئىسىملاردىن ئۆزلىرى تۇرۇشلۇق يېزىدىكى باشقا يەتتە كەنتتە ئولتۇرۇشلۇق كىشىلەرنى تونۇغانلىقى ئۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ تېررورلۇق بىلەن ھېچقانداق ئالاقىسى يوق كىچىك تىجارەتچىلەر ۋە ئىشلەمچىلەر ئىكەنلىكىنى ئېيتقان كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئېيتىشىچە بۇ ھۆججەت خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلغانلىقىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئىسپاتلايدىغان مۇھىم بىر دەلىلكەن ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ ئوبزورچىسى جوش روگېن ئون ئۈچىنچى ماي كۈنى ماقالە ئېلان قىلىپ پىرېزىدېنت بايدېننىڭ ئۇيغۇرلارغا ھېسداشلىق قىلىشىنى ماختىغان بىراق ئۇنى ھېسداشلىق قىلىش بىلەنلا چەكلىنىپ قالماسلىققا تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي ھەرىكەت قوللىنىشقا چاقىرغان ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە ئىزچىل تۈردە تېخىمۇ كەسكىن بولۇشقا چاقىرىپ كەلگەن جوش روگېن بۇ چاقىرىقنى ئون ئۈچىنچى ماي ۋاشىنگتون پوچتىسىدا ئېلان قىلغان بايدىن خىتاي تەرىپىدىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغان ئامېرىكىلىق ئۇيغۇرلار بىلەن كۆرۈشكەندە نېمە ئىش بولدى ماۋزۇلۇق ماقالىدە ئوتتۇرىغا قويغان. ئامېرىكا پىرېزىدېنتى بايدېن ئۆتكەن ھەپتە ئاقسارايدىكى روزى ھېيتلىق پائالىيەتتە ئامېرىكا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى نۇرى تۈركەل بىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغان دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ قىزى زىبا مۇرات بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇلاردىن ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى ئاڭلىغان بۇ بايدېننىڭ پىرېزىدېنتلىق ۋەزىپىگە ئولتۇرغان ئون ئالتە ئايدىن بېرى تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرلار بىلەن ئۇچرىشىپ ئۇيغۇرلارنىڭ ۋەزىيىتىنى بىۋاسىتە ئۇلاردىن ئاڭلىشى ئىكەن جوش روگىن ماقالىسىدە بايدېننىڭ ئۇلارغا ناھايىتى ھېسداشلىق قىلغانلىقى، بايدىننىڭ ئىنكاسى خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭغا ئۇنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىلىشىنى قىلىشقا تېگىشلىك توغرا ئىش دېگەن بۇرۇنقى پىرېزىدېنتنىڭ ئىنكاسىغا قارىغاندا قارشى ئېلىنىدىغان بىر سېلىشتۇرما بولغانلىقىنى تەكىتلىگەن. لېكىن، جوش روگىننىڭ ئېيتىشىچە، بايدىن ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ چېگرا ھالقىغان باستۇرۇشلىرىنىڭ نىشانىدىكى ئامېرىكىلىقلار مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى قىلىشى كېرەك، قىپتىكەن. جوش روگىن ماقالىسىنىڭ ئاخىرىدا بايدېن ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ھەرىكىتىگە قارىتا چۈشەنچىسى ئېنىق بولسىمۇ بىراق ئۇنىڭ قىلغان ئىشلىرىنىڭ يەنىلا يېتەرلىك ئەمەسلىكىنى بىلدۈرۈپ بەلكىم ئەمدى پرېزىدېنت ئىككى ئامېرىكىلىق شاھىتنىڭ كەچمىشلىرىنى ئاڭلاپ ھۆكۈمەت ماشىنىسىنى ھەرىكەتكە كەلتۈرۈشى مۇمكىن ئۇ ئەمدى ھېچكىم ماڭا بۇنى ئېيتمىدى دېيەلمەيدۇ دېگەن.

سەزگۈر، ئەمما مەخپىي ئەمەس دەپ بەلگە قويۇلغان دوكلاتىدا ئامېرىكىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۇچرىغان ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن مۇئامىلىگە بولغان ئەندىشىلىرىنى قانداق ئوتتۇرىغا قويىدىغانلىقىنى چۈشەندۈرگەن. دوكلاتتا ئېيتىلىشىچە بۇ مەسىلە باشقا دۆلەتلەر، سانائەتلەشكەن يەتتە دۆلەت گۇرۇھى ۋە خۇسۇسىي شىركەتلەر بىلەن بولغان يىغىنلاردا ئوتتۇرىغا قويۇلىدىكەن. دوكلاتتا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇشتا ئۆزىنىڭ ھوقۇقى ۋە بايلىق مەنبەسىنى تولۇق قوللىنىدۇ دېيىلگەن دوكلاتتا بولۇپمۇ قاتتىق نازارەت مەجبۇرىي نوپۇس كونترول قىلىش تەدبىرلىرى بالىلارنى ئائىلىسىدىن ئايرىۋېتىش كەڭ كۆلەملىك تۇتقۇن قىيىن قىستاق ۋە مەجبۇرىي ئېتنىك ۋە دىنىي ئاسسىمىلياتسىيەگە قارشى تۇرىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن

شىركەتلەر بىلەن ھەمكارلىشىپ تەمىنلەش زەنجىرىدە سەگەك بولىدىغانلىقى پۈتۈنلەي ياكى قىسمەن بولسىمۇ شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەكتە قېزىلغان ئىشلەپچىقىرىلغان ياكى ياسالغان مەھسۇلاتلارنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدىغانلىقى تەكىتلەنگەن بۇ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تۇنجى قېتىم ئۇيغۇرلار مەسىلىسىدە قانداق سىياسەت تۇتىدىغانلىقىنى ئەتراپلىق ۋە كونكرېت چۈشەندۈرۈشىدۇر

ئونىنچى ماي كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈرۈمچىدە شىنجاڭدىكى دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىك ئەھۋالىنى تونۇشتۇرۇش تور يىغىنى ئۆتكۈزگەن بولۇپ، يىللاردىن بېرى ئىسلام ئېتىقادىنى روھىي كېسەللىك دەپ قاراپ، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى باستۇرۇپ، دىنىي زاتلارنى يوقىتىپ، مەسچىتلەرنى چېقىپ كەلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى بۈگۈن بۇ جىنايەتلىرىنى تامامەن ئىنكار قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئىشەنچلىك دىنىي زاتلىرىنى سۆزلىتىپ، شىنجاڭدىكى ئېتىقاد ئەركىنلىكىنىڭ ئەڭ ياخشى ۋەزىيەتتە تۇرۇۋاتقانلىقىنى تەشۋىق قىلغان. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز جەۋلاننىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. BDT كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باشلېتنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا زىيارەتكە بارىدىغانلىقى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق، جۈملىدىن دىنىي ئېتىقاد مەسىلىسىدە ساختا تەشۋىقاتىنى كۈچەيتىشىگە تۈرتكە بولغانلىقى مەلۇم. يىللاردىن بېرى ئىسلام ئېتىقادىنى روھىي كېسەللىك دەپ قاراپ، ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنى باستۇرۇپ، دىنىي زاتلارنى يوقىتىپ، مەسچىتلەرنى چېقىپ كەلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى بۈگۈن بۇ جىنايەتلىرىنى تامامەن ئىنكار قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئىشەنچلىك دىنىي زاتلىرىنى سۆزلىتىپ، شىنجاڭدىكى ئېتىقاد ئەركىنلىكىنىڭ ئەڭ ياخشى ۋەزىيەتتە ئىكەنلىكىنى تەشۋىق قىلغان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئونىنچى ماي كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈرۈمچىدە شىنجاڭدىكى دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى ئەھۋالىنى تونۇشتۇرۇش تور يىغىنى ئۆتكۈزگەن بولۇپ دىنىي ئىشلارغا مەسئۇل ئەمەلدارلار ھۆكۈمەتتىن تەيىنلەنگەن دىنىي زاتلار ۋە ئاتالمىش مۇسۇلمانلار ۋەكىلى تور ئارقىلىق سۆز قىلىپ ئاتالمىش شىنجاڭدىكى دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى تەشۋىق قىلغان خىتاي مەركىزىي تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى خەلقئارا قانىلى قاتارلىق تاراتقۇلار بۇ يىغىننىڭ ئەھۋالىنى ئاتمىش نەچچە دۆلەت ۋە خەلقئارا تەشكىلاتلارغا بىۋاسىتە تارقاتقان بۇ يىغىندا شىنجاڭ ئىسلام جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى شىنجاڭ ئىسلام ئىنستىتۇتىنىڭ مۇدىرى ئابدۇرەقىب تۆمۈرنىياز شىنجاڭدىكى مۇسۇلمانلارنىڭ ئېتىقاد ئەركىنلىكىنىڭ تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگەن سەۋىيەگە يەتكەنلىكىنى كۆپچىلىكنىڭ شىنجاڭغا كېلىپ

خوتەن شەھىرى گۈجەمباغ يېزىسىدىكى مەخمۇت نۇرمۇھەممەتمۇ تۇرمۇش شارائىتىنىڭ ياخشىلىنىپ كەتكەنلىكىنى ھېيت بايراملارنى ياخشى ئۆتكۈزۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىلى ۋە سانجىدىكى ۋەكىللەرمۇ دىنىي تۇرمۇش ۋە ئىبادەتلىرىدە ئەركىن ئىكەنلىكىنى سۆزلىگەن شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ موللىلارنى تەشۋىقات قورالى قىلىپ ئىشلەتكەنلىكىنى خىتايدا دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىنىڭ مەۋجۇت ئەمەسلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئابدۇرەقىپ ۋە جۈمەلەردەك سېتىلغان خائىن موللىلارنى چىقىرىپ قويۇپ، ۋەتىنىمىزدە ئاتالمىش دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى بارلىقىنى سۆزلەپ جار سېلىشى بۇ پۈتۈنلەي ئالدامچىلىق. قېنى نەدىكى شۇ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى؟ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى دېگەن مۇشۇ بىز ياشاۋاتقان دۆلەتتىكىدەك ئەركىنلىك بۇ ئەركىنلىك بولىدۇ. قانداق ئىبادەت قىلسا قىلالايدىغان. قانداق دىنىي تەلىم-تەربىيە ئالسا ئالالايدىغان، دىنىي ئۆلىمالىرى ئەركىن سۆزلىيەلەيدىغان، دىننى تولۇق روھى بويىچە يەتكۈزەلەيدىغان مۇشۇ شەكىلدە بولسا ئۇ ۋاقىتتا دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى بولغان بولىدۇ. ئۇنداق بولمايدىكەن، دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى بولمىغان بولىدۇ. خىتايدا ھېچقاچان دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى بولۇپ باققان ئەمەس. خىتاي ھاكىمىيىتى داۋاملىق مۇشۇنداق مۇناپىق موللىلارنى سەھنىگە چىقىرىپ قويۇپ، بۇلار ئارقىلىق خەلقئارانىڭ كۆزىنى بوياپ كەلگەن، ھازىرمۇ بويىماقچى.
ئامېرىكىدىكى كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى تېڭ بياۋ ئەپەندىمۇ ئابدۇرەقىب تۆمۈرنىيازنىڭ سۆزىگە باھا بېرىپ مۇنداق دېدى ئۇنىڭ بۇ گېپى ئاق قارىنى پۈتۈنلەي ئاستىن ئۈستۈن قىلغانلىق پۈتۈن دۇنيا ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى بىلىدۇ. شىنجاڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋە دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى ئەھۋالى دۇنيا بويىچە ئەڭ ناچار، ئەڭ قورقۇنۇچلۇق. ماۋزېدۇڭنىڭ مەدەنىيەت ئىنقىلابى مەزگىلىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، شىنجاڭنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى ئەڭ قورقۇنۇچلۇق. بۇ يىغىندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمەتنىڭ باياناتچىسى شۈ گۈيشياڭ ئامېرىكىنى ئەيىبلىگەن ھەمدە خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك دوكلاتىنى تىلغا ئېلىپ بۇ دوكلاتتا كۆرسىتىلگەن پاكىتلارنى يەنى مەسچىت چېقىش دىنىي زاتلارغا زىيانكەشلىك قىلىش دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىنى چەكلەش مۇسۇلمانلارنى باستۇرۇش قاتارلىق جىنايەتلەرنى ئىنكار قىلغان ھالبۇكى يۇقىرىقى جىنايەتلەر ئېنىق دەلىللەنگەن خەۋەرلەر سۈرەتلەر ۋىدېئولار ۋە خىتاينىڭ ئۆزىنىڭ رەسمىي ھۆججەتلىرى ئارقىلىق ئىسپاتلانغان ئىدى

تېئاتىر سەھنىسى ھېسابلىنىدۇ بۇ. بىزنىڭ قارىشىمىز شۇ، خىتاي داۋاملىق چەت ئەللەردىن تەكشۈرۈش ئۆمەكلىرى كەلگەن ۋاقتىدا مۇشۇنداق تېئاتىرلارنى ھازىرلاپ، ئۇلارنى ئالداشنى مەقسەت قىلىدۇ. ئەمما بۇ قېتىم بۇنىڭغا ھېچكىم ئالدانمايدۇ.
يەنە بىر جەھەتتىن ئېيتقاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە خىتاي مەتبۇئاتلىرىنىڭ قوللانغان سۆز-ئىبارىلىرىدىن خىتاينىڭ مىللىي ۋە دىنىي ئاڭنى تەدرىجىي يوقىتىش تاكتىكىسىنى ھېس قىلغىلى بولىدىكەن. مەسىلەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىزچىل تۈردە ئۇيغۇر نامىنى ئىشلەتمەي ئۇنىڭ ئورنىغا ئېتىقادچى ئامما ياكى ھەر مىللەت مۇسۇلمانلىرى دېگەن ئىبارىنى ئىشلەتكەن دىنىي تۈس بېرىدىغان ھېيت سۆزىنىڭ ئورنىغا بايرام دېيىشنى تەشەببۇس قىلغان دىنىي ئىبادەتنىڭ ئورنىغا سامانى تەرغىب قىلغان ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق بىرلىك سەپ بۆلۈمىنىڭ باشلىقى زۇمرەت ئوبۇل بۇ تەشۋىقات يىغىنىدا قىلغان سۆزىدە شىنجاڭدا ئەللىك ئالتە مىللەت باراۋەر ۋە ئىتتىپاق ياشايدۇ ئىسلام دىنى، بۇددا دىنى، خىرىستىيان دىنى، كاتولىك دىنى، داۋجياۋ دىنى بىللە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ، دېگەن. ئۇ يەنە دۇنيادىكى دىنىي تەشكىلاتلار بىلەن بېرىش كېلىش قىلىش، ئۆمەكلەرنىڭ كىرىپ چىقىشىغا يول قويۇش ئارقىلىق خەلقئاراغا، بولۇپمۇ ئىسلام دۆلەتلىرىگە شىنجاڭ ئىقتىسادىنىڭ تەرەققىياتى ۋە دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى ئەھۋالىنى تونۇشتۇرۇپ، ئۆزئارا چۈشىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى تەشەببۇس قىلغان. ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە زۇمرەت ئوبۇلنىڭ زىيارەت ئۆمەكلىرىنى تەكلىپ قىلىپ ياخشى ئۇزىتىپ قويۇش دېگىنى ئەمەلىيەتتە كۆز بويامچىلىق ھەرىكىتى بولۇپ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى مىشېل باچېلېت قاتارلىقلارنى شۇنداقلا بۇنىڭدىن كېيىن خىتايغا بارماقچى بولغان دىنىي ئۆمەكلەرنى كۈتۈۋېلىپ ئالدىن تەييارلانغان زىيارەتگاھلارغا چىرايلىق سورۇن ۋە سەھنىلەرگە باشلاپ ئۇلارغا ئۆزلىرىنىڭ كۆرمەكچى بولغانلىرىنى ئەمەس بەلكى خىتاينىڭ كۆرسەتمەكچى بولغانلىرىنى كۆرسىتىش پائالىيىتى ئىكەن تېڭ بىياۋ ئەپەندى بۇ ھەقتە توختىلىپ مۇنداق دېدى. مەن بەزى خەۋەرلەردىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بې دې تې كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارىنى كۈتۈۋېلىشقا تەييارلىق قىلىۋاتقانلىقىنى، ئۇيغۇرلارنى تەشكىللەپ ئۇسسۇل ئوينىتىپ يالغان كۆرۈنۈش پەيدا قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم. بۇلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەزەلدىن داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان ئادىتى بولۇپ،

تېڭ بىياۋ ئەپەندى يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئۆمەكلىرى ۋە دىنىي ئۆمەكلەر بىلەن بېرىش كېلىش قىلىشىنىڭ ئەسلىدە ياخشى ئىش بولسىمۇ ئەمما ئۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى يېپىش ۋە ئۆزىنى ئاقلاش ئۈچۈن قوللىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ ئىشتىمۇ ئەكسىيەتچىلىك قىلىدۇ، ئۇلار تېررورلۇققا ۋە ئاشقۇنلۇققا زەربە بېرىشنى باھانە قىلىپ، نۇرغۇن ئۇيغۇرلارنى يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا سولىدى، ئاتا-ئانىلارنى بالىلىرىدىن ئايرىۋەتتى. ئۇلارنىڭ بۇ قىلمىشى ئاللىقاچان ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى شەكىللەندۈرۈپ بولدى. مۇشۇنداق ئەھۋالدا خىتاي تەرەپنىڭ چەت ئەل ئۆمەكلىرى ۋە دىنىي تەشكىلاتلار بىلەن بېرىش كېلىش قىلىمىز دېيىشى ناھايىتى مەسخىرىلىك بىر ئىشتۇر. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئەمەلىيەتتە قىلىۋاتقىنى نورمال دىنىي پائالىيەتلەرنى چەكلەش ۋە ئۇنىڭغا قاتناشقانلارغا زىيانكەشلىك قىلىش، شۇڭا نۇرغۇن ئۇيغۇرلار ۋە باشقا مۇسۇلمانلار خىتايدا نورمال دىنىي پائالىيەت قىلالمايدۇ. ئون ئىككىنچى ماي كۈنى كەچتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغان تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندى، خىتاينىڭ بۇنداق كۆز بويامچىلىقى ۋە تەتۈر تەشۋىقاتىغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى، شەرقىي تۈركىستان ئۆلىمالار بىرلىكى قاتارلىق تەشكىلاتلارنىڭ ئون ئۈچىنچى ماي كۈنى جەنۋەدە نامايىش قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ئون ئىككىنچى ماي كۈنى توم لەنتوس كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى خىتايدىكى ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى مەجبۇرىي يىغىۋېلىش ھەققىدە دەلىل ئىسپاتلارنى تەكشۈرۈش دېگەن تېمىدا ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزدى. مەزكۇر يىغىنغا قاتناشقان دۆلەت ئەمەلدارلىرى بۇ ۋەھشىيانە قىلمىشنىڭ دەرھال توختىتىلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلەشتى. تەپسىلاتىنى مۇخبىرىمىز نۇرىماندىن ئاڭلايسىزلەر. ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسى توم لەنتوس كىشىلىك ھوقۇق كومىتېتى ئون ئىككىنچى ماي كۈنى مۇتەخەسسىسلەر ۋە گۇۋاھچىلارنىڭ قاتنىشىشى بىلەن خىتايدىكى ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى مەجبۇرىي يىغىۋېلىش ھەققىدە دەلىل ئىسپاتلارنى تەكشۈرۈش دېگەن تېمىدا توردا ئىسپات ئاڭلاش يىغىنى ئۆتكۈزگەن مەزكۇر يىغىنغا ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى مەجبۇرىي يىغىۋېلىشقا دائىر تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەردىن، لاگېرلار ۋە ئۇنىڭ خىتايدىكى مەجبۇرىي ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى يۆتكەش بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ھەققىدە سىستېمىلىق تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان كوممۇنىزم قۇربانلىرى فوندىنىڭ مۇتەخەسسىسى ئېتان گۇتمان ئەپەندى، ۋە خىتايدىكى ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى ئىئانە قىلىش قائىدىلىرى ھەققىدىكى تەتقىقاتى بىلەن تونۇلغان تەتقىقاتچى مەتيۇ روبېرتسون قاتارلىقلار قاتناشقان بولۇپ ئۇلار خىتايدىكى مەجبۇرىي ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى يۆتكەشكە دائىر دەلىل ئىسپاتلارنى ئوتتۇرىغا قويغان ئېتەن گۇتمان ئەپەندى سۆز قىلىپ ئۆزىنىڭ يېقىنقى ئۈچ يىلدىن بۇيان تۈركىيە قازاقىستان ۋە قىرغىزىستاندىكى يىگىرمىدىن ئارتۇق لاگېر شاھىتلىرىنى زىيارەت قىلىش داۋامىدا توپلىغان دەلىل ئىسپاتلىرى ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى

ئاساسلىقى يىگىرمە سەككىز ياش ئەتراپىدا. بۇ ئىنساننىڭ فىزىكىلىق جەھەتتىن تازا يېتىلگەن ۋاقتى بولۇپ، خىتاي دوختۇرخانا سىستېمىسى بۇ ياش ئۆلچىمىنى خىتاينىڭ ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى يەتكۈزۈش ئۈچۈن مۇۋاپىق دەپ قارىغان. لاگېردىكى ئاشۇ ياشلارغا قارىتىلغان دائىملىق قان تەكشۈرۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بەدەن تەكشۈرۈش دەل مۇشۇ كىشىلەرنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنىڭ مەلۇم كىشىلەرگە ماس كېلىدىغان ياكى كەلمەيدىغانلىقىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈندۇر.

يىغىن داۋامىدا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ سابىق دېموكراتىيە كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئەمگەك ئىشلىرى ياردەمچى كاتىپى روبېرت دېسترو ئەپەندى سۆز قىلىپ سىياسىي پائالىيەتچىلەر ۋە ئورگانلارنىڭ تۈرمىدىكى مەھبۇسلارنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنى مەجبۇرىي يىغىۋالغان دۆلەتلەرنى ئەيىبلەپ كەلگەنلىكى ياۋروپا پارلامېنتىنىڭمۇ خىتاينىڭ تۇتقۇن قىلغان ئۇيغۇر تىبەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مۇسۇلمان ۋە باشقا دىندىكىلەرنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنى كۆچۈرۈش ۋە يۆتكەپ سېتىش سودىسىنى تەنقىد قىلىپ بايانات ئېلان قىلغانلىقىنى ئەسكەرتىپ ئۆتكەن يىغىنغا ئۆتكەن يىلى توققۇزىنچى دېكابىر كۈنى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈرگۈزۈۋاتىدۇ دېگەن ھۆكۈمنى چىقارغان ئۇيغۇر سوت كوللېگىيەسىنىڭ باش سوتچىسى داڭلىق كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى جېفرى نايسمۇ قاتناشقان بولۇپ ئۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئېغىر كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى قايتا تەكىتلەپ ئۆتكەن ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى خىتاينىڭ ئىچكى ئەزا كۆچۈرۈش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن مۇستەقىل تەكشۈرۈش كوللېگىيەسى قۇرۇلغان بولۇپ جېفرى نايس ئەپەندى بۇ كوللېگىيەنىڭ باش تەپتىشلىكىنى ئۈستىگە ئالغان ئۇلار ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىلغان ئومۇمىي خەلق بەدەن تەكشۈرۈشى، DNA سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى، شۇنىڭدەك خىتاينىڭ ئىككى مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمانلارنى يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قاماپ، بىر قىسىم تۇتقۇنلارنى ئىچكىرى ئۆلكىلەرگە يۆتكىشى بىلەن خىتايدا ئىچكى ئەزا كۆچۈرۈش سىستېمىسىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىنى مۇناسىۋەتلىك دەپ قارىغان ئىدى. ئەنگلىيەدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچى، ئۈرۈمچى تۆمۈر يول دوختۇرخانىسىنىڭ سابىق دوختۇرى ئەنۋەر توختى ئەپەندىمۇ مەزكۇر يىغىنغا تەكلىپ بىلەن قاتناشقان. ئۇ ئەينى ۋاقىتتا ئۆزى بىۋاسىتە قاتناشقان، ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەن مەھبۇسلارنىڭ ئىچكى ئەزا كۆچۈرۈش ئوپېراتسىيەسى توغرۇلۇق مەلۇمات ئاڭلاتقان. ئۇ مۇنداق دېگەن. It was a man's body in his thirties. ئوتتۇز ياشلاردىكى بىر ئەر كىشىنىڭ بەدىنى ئىدى. ئوق ئۇنىڭ مەيدىسىنىڭ ئوڭ تەرىپىگە تەگكەن. مەن سېسترالار تەييارلاپ بەرگەن سىزىق بويىچە ئۇنىڭ بەدىنىنى كېسىشكە باشلىدىم. تومۇردىكى قانلار ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇراتتى. دېمەك، ئۇنىڭ يۈرىكى تېخىچە قان يەتكۈزۈۋاتاتتى. ئۇنىڭ بەدىنى جان تالىشىۋاتاتتى. ئۇ تېخى ھايات ئىدى.
مەزكۇر يىغىنغا رىياسەتچىلىك قىلغان ئاۋام پالاتا ئەزاسى كرىس سىمىس ئەپەندى ئاخىرىدا مۇنداق دېگەن.
مەن ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى مەجبۇرىي يىغىۋېلىشنى توختىتىش قانۇن لايىھەسىنى دۆلەت مەجلىسىگە سۇندۇم. مۇشۇ ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىغا قاتناشقان مۇتەخەسسىسلەر ئوتتۇرىغا قويغان ئىسپاتلار بۇ لايىھە ئۈچۈنمۇ بەك مۇھىم. مەتيۇ روبېرتسون ئەپەندى ئاشكارىلىغان ھۆججەتلەرگە ئاساسلانغاندا، خىتايدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئىچكى ئەزا ئىئانە قىلغۇچىلاردىن كۆچۈرۈشكە تەييار ئەللىك مىڭ ئىچكى ئەزانىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ئېيتىپ ئۆتتى. خىتايدا ئىچكى ئەزا ئىئانە قىلىش سىستېمىسى بولمىسا، بۇ ئىچكى ئەزالار نەدىن كەلدى؟ بۇ خىتايدا ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى سۇغۇرۇۋالىدىغان ۋەھشىيانە قىلمىش تېخىمۇ كېڭىيىۋاتىدۇ. بازار چوڭىيىۋاتىدۇ. بۇ خىل جىنايەتكە نۇرغۇنلىغان ئامېرىكىلىقلارمۇ بىلىپ بىلمەي شېرىك بولۇۋاتىدۇ، دېگەن گەپ. شۇڭا بىز خىتاينىڭ بۇ خىل ۋەھشىيانە قىلمىشىنى توختىتىش ئۈچۈن، ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى مەجبۇرىي يىغىۋېلىشنى توختىتىش قانۇن لايىھەسىنى تېزدىن ماقۇللىشىمىز كېرەك. ئۆتكەن ھەپتە ياۋروپا پارلامېنتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئېتنىك ۋە دىنىي گۇرۇپپىلارغا قارىتىلغان ئادەم ئىچكى ئەزالىرىنى مەجبۇرىي كۆچۈرۈش قىلمىشىنى ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ ئەيىبلىگەن ئىدى ئۇلار يەنە خىتاينىڭ ھالال ئىچكى ئەزا سودا ئېلانلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى نىشانغا ئالغانلىقىنى تەكىتلەپ ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ئۇنىڭغا ئەزا دۆلەتلەر ھۆكۈمەتلىرىنىڭ بۇنىڭغا قارشى تەدبىر ئېلىشىنى تەلەپ قىلغان ئىدى بۇ پروگراممىنى نۇرىمان تەييارلىدى

ئۆتكەن يىگىرمە يىلدىن بۇيان خىتاي ھەققىدىكى باياناتلاردا دۇنيانىڭ يېڭىدىن باش كۆتۈرۈۋاتقان ئىقتىسادىي قۇۋۋەت ساھىبى دەپ تەرىپلەش ئورتاق تەسۋىرگە ئايلىنىپ كېلىۋاتقان ئىدى. ئەمما يېقىنقى مەزگىللەردە كۆرۈلۈۋاتقان خىتاي ئىقتىسادىدىكى يىمىرىلىش ھەمدە بۇنىڭغا ئەگىشىپ ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان تۈرلۈك ئىجتىمائىي مەسىلىلەر بۇ ھەقتىكى كۆپلىگەن سوئاللارنى پەيدا قىلىۋاتقانلىقى مەلۇم. بۇ ساھە بىلەن تونۇشلۇقى بولغان مۇتەخەسسىسلەر بولسا خىتاي ئىقتىسادىدا كۆرۈلۈۋاتقان بۇ خىل روشەن چېكىنىشنىڭ ماھىيەتتە شى جىنپىڭنىڭ يېقىن كەلگۈسىدە مەڭگۈلۈك داھىي بولۇش ئارزۇسىغا ئېغىر سايە تاشلاۋاتقانلىقىنى ئالغا سۈرىدۇ. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلغا كەلگەندە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلاھات ۋە ئىشىكنى ئېچىۋېتىش سىياسىتى ئىجرا بولغانلىقىنىڭ قىرىق يىللىق خاتىرە كۈنىدە خىتاي رەئىسى شى جىنپىڭ يەنە بىر قېتىم ئاشۇ خىلدىكى شوئارنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئىككى مىڭ ئوتتۇز بەشىنچى يىلغا بارغاندا دۆلىتىمىزنى تولۇق زامانىۋىلاشقان مەملىكەتكە ئايلاندۇرىمىز ئىككى مىڭ قىرىق توققۇزىنچى يىلغا بارغاندا ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە ھەربىي قۇۋۋەتتە دۇنيانىڭ ئەڭ ئالدىنقى ئورنىنى ئالىمىز دەپ جاكارلىدى گەرچە شى جىنپىڭ بۇ قېتىمقى نۇتقىدا بىرەر كونكرېت دۆلەتنىڭ نامىنى تىلغا ئالمىغان بولسىمۇ، تاشقى دۇنيا ئۇنىڭ دېمەكچى بولغىنى خىتاي ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم رەقىب دەپ قارىلىۋاتقان ئامېرىكا ئىكەنلىكىنى پەملەشكە ئۈلگۈردى. شۇنىڭدىن كېيىن بۇ شوئار بەكمۇ كۆپ تىلغا ئېلىنىپ، خىتاينىڭ تېزدىن بۇ نىشانغا قاراپ سىلجىۋاتقانلىقى ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن كەڭ يەر ئېلىشقا باشلىدى. ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي شى جىنپىڭ بىزنىڭ ئۇلۇغۋار مەقسەتلىرىمىزگە يېتىشىمىزنى ھېچقانداق كۈچ توسۇپ قېلىشقا قادىر ئەمەس دەپ جاكارلىدى. ھالبۇكى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى دېكابىردا يامراشقا باشلىغان تاجسىمان ۋىرۇسىنىڭ ۋاباسى خىتاينىڭ ئىقتىسادىي گۈللىنىش ھەققىدىكى دەبدەبىلىك شوئارلىرىنى بىسمىللاسىدىلا قاتتىق چالغىتقان ھادىسىلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى تاجسىمان ۋىرۇسىنى كونترول قىلىشتىكى ئەڭ مۇھىم چارىلەرنىڭ بىرى سۈپىتىدە قاتتىق قوللۇق بىلەن ئىجرا قىلىنغان ئوخشىمىغان شەكىللەردىكى قامال قىلىش چارىلىرى غايەت زور پاجىئەلەر ھېسابىغا ۋىرۇسنى ۋاقىتلىق توختىتىپ قويۇشقا قادىر بولالىغان بولسىمۇ، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلغا كەلگەندە بۇنىڭ يېڭىباشتىن بىر قاتار پالاكەتلەرنىڭ مەنبەسى بولۇپ قېلىۋاتقانلىقى كۆپلەپ مەلۇم بولۇشقا باشلىدى. شۇ قاتاردا بۇنىڭ خىتاي ئىقتىسادىنىڭ يىمىرىلىشىدىكى بىر بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولۇپ قېلىۋاتقانلىقىمۇ بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ۋە ھەر ساھە زاتلىرىنىڭ ئورتاق پىكرى سۈپىتىدە يېقىندىن بۇيان كۆپلەپ ئوتتۇرىغا چىقىشقا باشلىدى. ئەنە شۇلارنىڭ بىرى ئاۋسترالىيىنىڭ سابىق باش مىنىستىرى كېۋىن رۇت ئىمزاسىدىكى ئوبزور ماقالىسى شەكلىدە ۋال سترىت ژۇرنىلى گېزىتىنىڭ ئونىنچى ماي سانىدا ئېلان قىلىندى. ئاپتورنىڭ قارىشىچە خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلنىڭ ئاخىرىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان يىگىرمىنچى قۇرۇلتىيىدا شى جىنپىڭ ئۆزىنىڭ خىتاي ئىقتىسادىنى قانداق گۈللەندۈرۈۋەتكەنلىكىنى بىر مۇھىم دەسمىي قاتارىدا ئوتتۇرىغا قويۇشنى ئارزۇ قىلىۋاتقاندا كۆرۈلۈۋاتقان بىر قاتار ئىقتىسادىي چېكىنىشلەر نۆۋەتتە ئۇنىڭ ئۆمۈرلۈك پادىشاھ بولۇش ئارزۇسىغا ئېغىر سايە چۈشۈرمەكتە ئىكەن بولۇپمۇ خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلدىكى ئېشىش سۈرئىتى تۆت پىرسەنتكىمۇ يەتمەسلىكى ئالدىنقى بىر ئاي ئىچىدىلا ئون سەككىز مىليارد ئامېرىكا دوللىرىلىق چەت ئەل مەبلىغى ۋە يەتتە مىليارد ئامېرىكا دوللىرىلىق پاي چېكى مەبلىغىنىڭ خىتايدىن ئېقىپ چىقىپ كېتىشى بۇنىڭدىكى ئەڭ تىپىك مىساللاردىن بولۇپ قالغان ئاپتور بۇ خىل شىددەتلىك ئۆزگىرىشتە كۆرۈلگەن ھادىسىلەرنى تۆت جەھەتتىن خۇلاسىلەپ چىقىدۇ بىرىنچى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئىگىلەيدىغان ئۆي مۈلۈك سودىسى ھازىر ئاساسىي جەھەتتىن توختاپ قالغان ئىككىنچى، شى جىنپىڭنىڭ خۇسۇسىيلار كاپىتالىزمىنى چەكلەش ئۈچۈن پەن تېخنىكا ساھەسىنى باستۇرۇش ئوبيېكتى قىلىشى بىلەن ئىككى تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىلىق بازار كاپىتالى توختاپ قالغان ھەمدە مىليونلىغان ئىنسانلار ئىشسىز قېلىشقا مەجبۇرلانغان. ئۈچىنچى، شى جىنپىڭنىڭ قەدىناس دوستى بولغان پۇتىننىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشى تۈپەيلىدىن ئېنېرگىيە ۋە مال باھاسىنىڭ شىددەت بىلەن ئۆرلىشى تەمىنات زەنجىرىگە ئېغىر پۇتلىكاشاڭلارنى پەيدا قىلغان. دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتى، ئېكسپورت، قىلغۇچى ۋە ئېنېرگىيە ئىستېمالچىسى بولغان خىتاي ئۈچۈن بۇلارنىڭ ھەممىسى بەكمۇ ئېغىر شۇم خەۋەر بولۇپ قالغان. تۆتىنچى، داھىي مەڭگۈ خاتا قىلمايدۇ دەپ قارىلىدىغان خىتايدا شى جىنپىڭ ئۆزلىرىنىڭ ۋىرۇس ۋاباسىنى يەڭگەنلىكىنى جاكارلاپ بولغانلىقى ئۈچۈن نۆۋەتتىكى چوڭ شەھەرلەردە ئىجرا بولۇۋاتقان ۋىرۇسنى نۆلگە چۈشۈرۈش سىياسىتى ئاز دېگەندىمۇ يىگىرمىنچى قۇرۇلتايغىچە ئۆزگەرمەيدىكەن. بۇنىڭ بىلەن قامالدىكى قىرىق بەش شەھەرنىڭ تۆت يۈز مىليونغا يېقىن نوپۇسى داۋاملىق ھالدا قامالدا تۇرۇۋېرىدىكەن. ھالبۇكى بۇ رايونلار بولسا خىتاي ئىقتىسادىنىڭ قىرىق پىرسەنتىنى ئىگىلەيدىغان رايونلار ئىكەن. خىتايدا بارلىققا كېلىۋاتقان بۇ خىلدىكى ئىقتىسادىي مەسىلىلەر توغرىسىدا سۆز بولغاندا، ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى ئەڭ چوڭ ئاقىللار مەركىزىنىڭ بىرى بولغان ئىستراتېگىيە ۋە خەلقئارا مەركەزنىڭ خادىمى جېرارد دېپىپپو تاجسىمان ۋىرۇسى ۋاباسىنىڭ خىتاينىڭ ئىقتىسادىي گۈللىنىشىنى قاپ بەلدىن كېسىپ تاشلىغان بىر مۇھىم بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولۇپ قالغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ.

مېنىڭچە بۇ قېتىمقى ۋابانى خىتاينىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا ئېغىر زىيانلارنى ئېلىپ كەلدى شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاي ھەققىدىكى ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي قارارلىرىدا زور ئۆزگىرىشلەرنىڭ بولۇشىغا يول ئاچتى دېسەك ئارتۇق كەتمەيدۇ ئىقتىسادشۇناسلىق ساھەسىدىكى بەزى مۇتەخەسسىسلەر خىتاي مۇشۇ سۈرئەتتە داۋام قىلسا ئىككى مىڭ ئوتتۇزىنچى يىلىلا ئامېرىكا ئىقتىسادىدىن ئېشىپ كېتىدۇ دەپ قارىغان ئىدى ھەتتا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلىدىلا بەزىلەر خىتاينىڭ ۋابا ئۈستىدىن تېز سۈرئەتتە غالىپ كەلگەنلىكىنى پەش قىلىپ، بۇ ھۆكۈمنىڭ مۇتلەقلىشىپ قالغانلىقىنى تەستىقلىغان ئىدى. ئەمما يېقىنقى مەزگىللەردە مەلۇم بولغان ئەھۋاللار ۋابادىن كېيىنكى گۈللىنىشنىڭ خىتايدا ئەمەس، ئەكسىچە ئامېرىكا تەۋەسىدە بارلىققا كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسەتمەكتە. بولۇپمۇ ئامېرىكىدا ھازىر ئىستېمال كۆلىمى ۋە سەۋىيەسىنى ئاشۇرۇش، خىزمەت ئورۇنلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش دېگەنلەردە ئىجابىي ئىلگىرىلەش بولۇۋاتىدۇ. خىتايدا بولسا ئېنېرگىيە بايلىقى يېتىشمەسلىك، ئۆي مۈلۈك بازىرىنىڭ سوۋۇپ كېتىشى دېگەنلەر ھازىر بەك روشەن بولۇۋاتىدۇ. شۇڭا بىز ئەڭ مۇھىمى بۇ قېتىمقى ۋابانىڭ ۋاسىتىلىك ياكى بىۋاسىتە بولسۇن سىياسىي جەھەتتە قانداق ئىنكاسلارنى پەيدا قىلغانلىقىغا قارىشىمىز كېرەك.

مۇشۇنىڭ ئۆزى خىتايدىكى سىياسىي تۈزۈمنىڭ غەرب دۇنياسىدىكى سىياسىي قۇرۇلمىدىن ئەۋزەل ئىكەنلىكىنى ئەڭ جانلىق كۆرسىتىپ بېرىدىغان ئۆلچەملەردىن بىرى ئىكەنلىكى ھەققىدە سۆز قىلغان ئىكەن ئەمما ئىقتىسادىي جەھەتتىكى چېكىنىش رېئاللىق سۈپىتىدە ئۇنىڭ ئالدىغا قويۇلغاندا ئۇ بۇنى ھەل قىلىش ئۈچۈن كۆپ خىل پۇل مۇئامىلە سىياسىتىنى قوللىنىش ئۇل مۇئەسسەسە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش ۋە ئىچكى ئىستېمال تەلىپىنى كېڭەيتىش قاتارلىق چارىلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپمۇ بۇنىڭدىكى ئۇل مۇئەسسەسە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش ھەققىدىكى مەزمۇننى يوللۇق قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچۈن بۇنىڭ پەۋقۇلئاددە شارائىتتىكى ئالاھىدە ئويلىشىشقا تېگىشلىك بولغان دۆلەتنىڭ بىخەتەرلىكىگە كېپىللىك قىلىشنى كۆزلىگەن قۇرۇلۇش ئىكەنلىكىنى تەكىتلەشنىمۇ ئۇنتۇمىغان شۇنىڭ بىلەن بىرگە گەرچە ئۆزى خالىمايدىغان بولسىمۇ پەن تېخنىكا ساھەسىگە بولغان باستۇرۇشنى توختىتىپ تىپ ئۇلارنىڭ ساغلام بولغان تەرەققىياتىغا يول قويۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ئەمما ئاپتورنىڭ قارىشىچە، بۇ چارىلەرنىڭ ھېچقايسىسى خىتاي ئىقتىسادىنىڭ يىمىرىلىشىنى توسۇپ قالالمايدىكەن. چۈنكى شى جىنپىڭ ھەر قاچان سىياسىي كونتروللۇقنى ئىقتىسادىي ئەركىنلىكنىڭ ئالدىغا قويىدىغان بولغاچقا، خىتاينىڭ بۇ خىل ئىقتىسادنى گۈللەندۈرۈش تەدبىرلىرىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىدىكى رېئاللىق مەنپىي ھالدا داۋام قىلىدىكەن.

بۇ قېتىمقى ۋابا خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ساھەسىدىكى تەڭپۇڭسىزلىق ۋە ئاجىزلىقلارنى بەكمۇ ئېنىق ئاشكارىلاپ قويدى خىتايدىكى ئىستېمال سەۋىيىسىنىڭ توختاپ قېلىشى يەرلىك ھۆكۈمەتلەرنىڭ قەرزگە بوغۇلۇپ قېلىشى چەت ئەل شىركەتلىرى ۋە چەت ئەل مەبلىغىنىڭ خىتايدىن كۆچۈپ كېتىشنى تاللىشى دېگەنلەر ھازىر بۇ ئەھۋالنى بەكمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋەتتى ماكرو ئىقتىسادتا كۆرۈلگەن بۇ خىل تەڭپۇڭسىزلىق خىتاي ھۆكۈمىتىگە ئېكسپورت سودىسىنىڭ توختاپ قېلىۋاتقانلىقىنى بۇنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇش ئۈچۈن ئىچكى جەھەتتىكى ئىستېمالنى يۈكسەلدۈرۈش لازىملىقىنى ھېس قىلدۇرۇۋاتىدۇ. ئەمما ھازىرقى رېئاللىق بۇنىڭغا يول قويمايدۇ. يەنە بىر مۇھىم نۇقتا شۇ بولىدۇكى، خىتاينىڭ ئەسلىدىنلا ئاساسى مۇستەھكەم بولمىغان ئۆي مۈلۈك بازىرى ھازىر توختاپ قېلىشقا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. ئەۋرگرەند خېڭدا گورۇھىنى ئالىدىغان بولساق، بۇ شىركەتنىڭ ھازىرقى قەرزىلا ئۈچ يۈز مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن ئېشىپ كەتتى. مۇشۇ ساھەدىكى باشقا شىركەتلەرمۇ ھازىر مۇشۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان ئەھۋالدا. دېمەكچى بولغىنىم ھازىر خىتاينىڭ ئىقتىسادىدا ئەڭ ئاجىز نۇقتا بولغان ئۆي مۈلۈك سودىسى ھالاك بولۇشقا يۈزلىنىۋاتىدۇ ۋابا بولسا بۇ خىل يۈزلىنىشنى تېخىمۇ ئېغىرلاشتۇرۇۋەتتى دېمەك ئىچكى ئىستېمالنىڭ ۋە ئۆي مۈلۈك سودىسىنىڭ چېكىنىشىلا ھازىر خىتاي ئۈچۈن يېتىپ ئاشقۇدەك باش ئاغرىقى بولۇۋاتىدۇ

يەنە كېلىپ شى جىنپىڭنىڭ ماركسىزم لېنىنىزم ۋە شى جىنپىڭ ئىدىيەسىنى تۇتقا قىلىشتەك سىياسىي مەۋقەسى تۈپەيلىدىن خىتايدىكى ئىقتىسادىي ساھەگە قارىتىلغان كونتروللۇقنىڭ بوشىشىمۇ ئېھتىمالدىن يىراق دەپ قارالماقتا ئىكەن ئامېرىكا ئىقتىسادشۇناسلىرىدىن دەن روسېن تېخى يېقىندا بۇ ھالغا قارىتا خىتاي بۈگۈنكى سىياسىي رېجىمنى ھەم تۈنۈگۈنكى ئىقتىسادىي ئېشىشنى تەڭلا ساقلاپ قالىمەن دېسە بۇ مەڭگۈ ئەمەلگە ئاشمايدۇ ئۇلار جەزمەن بۇنىڭدىن بىرىنى تاللىشى كېرەك دەپ خۇلاسە چىقارغان. خىتاي ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ ئون ئىككىنچى ۋە ئون ئۈچىنچى ماي كۈنىدىكى خەۋەرلىرىدە جەنۇبىي ئۇيغۇر رايونىدىكى ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش، يېزا مەكتەپلىرىنىڭ ئوقۇتۇش سۈپىتىنى تېخىمۇ ياخشىلاش شوئارلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلغان. خەۋەرلەردە يەنە بۇ يىل خىتاي ئۆلكىلىرىدە ئوقۇش پۈتتۈرگەن ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن قوبۇل قىلىنىدىغان ئوقۇتقۇچىلارنىڭ نۇقتىلىق ھالدا جەنۇبىي ئۇيغۇر رايونىدىكى مەكتەپلەرگە ئوقۇتقۇچىلىققا ۋە پراكتىكا قىلىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلىدىن باشلاپ ئۇيغۇر رايونىدا خىتاي ئوقۇتقۇچىلارنى شىددەت بىلەن كۆپەيتىشنى تېزلەتكەن ئىدى ئانالىزچىلارنىڭ قارىشىچە بۇ ئەھۋال خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاي تىلىدىكى مائارىپ ئارقىلىق خىتايلاشتۇرۇشنى تېزلىتىش ۋە رايوندىكى ئىش پۇرسەتلىرى ئارقىلىق خىتاي كۆچمەنلىرىنى يەنىمۇ كۆپەيتىشنى نىشان قىلغان ئىكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز مېھرىبان تەييارلىغان بۇ ھەقتىكى خەۋەر ئانالىزى دىققىتىڭلاردا بولسۇن خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ تېلېۋىزىيەسى قاتارلىقلارنىڭ ئون ئىككىنچى ئون ئۈچىنچى ماي كۈنىدىكى خەۋەرلىرىدە جەنۇبىي ئۇيغۇر رايونىدىكى ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنى يەنىمۇ كۈچەيتىش يېزا مەكتەپلىرىنىڭ ئوقۇتۇش سۈپىتىنى تېخىمۇ ياخشىلاش ئۈچۈن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدىن ئالىي مەكتەپنى تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلارنى ئاساس قىلغان ھالدا يەنە بىر تۈركۈم خىتاي ياشلىرىنىڭ ئوقۇتقۇچىلىققا قوبۇل قىلىنىدىغانلىقى خەۋەر قىلىنغان. تەڭرىتاغ تورىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى خىتاي ئۆلكىلىرىدىن ئوقۇتقۇچىلىققا قوبۇل قىلىنىدىغان ياشلارنىڭ

ئۇيغۇر دىيارىنىڭ جەنۇبىغا ياردەمگە كەلگەن ئالىي مەكتەپنى تۈگەتكەن ئوقۇغۇچىلار ۋە مائارىپقا ياردەم ئۈچۈن كەلگەن ياش ئوقۇتقۇچىلاردىن ئۆزلىرى ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان مەكتەپلەردە قاغان بىر تۈركۈم خىتاي ياشلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا مەڭگۈلۈك يىلتىز تارتىش ئۈچۈن قىلغان قەسەملىرى ئالاھىدە خەۋەر قىلىنغان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن ئىجرائىيە رەئىسى ئېلشات ھەسەن ئەپەندى ئۇيغۇر رايونىغا ئاتالمىش ياردەم نامىدا ئەۋەتىلىپ يەرلەشتۈرۈلگەن خىتاي كۆچمەنلىرى، بولۇپمۇ خىتاي ئوقۇتقۇچىلار ھەققىدىكى خەۋەرلەرگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ئەلۋەتتە شۇ، بىرىنچىسى مائارىپ بوۋاتىدۇ، ئىككىنچىسى ساقچى بوۋاتىدۇ. مەدەنىيەت جەھەتتىن بىر مىللەتنى يوقاتسا، بىرسى تەن جەھەتتىن بىر مىللەتنى يوقىتىدىغان ئىككى ساھە. ئەڭ كۈچلۈك ھەم بۇنىڭ ئىچىدە ئاۋانگارتى ناھايىتى پەردازلاشقا ئۇستا بولۇۋاتقىنى مائارىپ سىستېمىسى. ئېلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئاتالمىش غەربىي رايونغا ياردەم ياكى شىنجاڭغا ياردەم نامىدا ئەۋەتىلگەن خىتاي ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىسى ھۆكۈمەتنىڭ ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاي مائارىپى ئارقىلىق خىتايلاشتۇرۇشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ مۇھىم پارچىسى بولغان مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىغا ھەسسە قوشۇش ئىكەن. خىتاينىڭ ئەمدى بۇ يەردە نېمە ئۈچۈن بۇنداق قىلىدۇ دېگەندە، بىز شى جىنپىڭنىڭكى سۆزلىرى، ھازىرغىچە ئاشكارىلانغان سۆزلىرىدە بۇ يەنە مىللىي قىرغىنچىلىق بىلەن تۇتىشىۋاتىدۇ. بۇ يەردە خىتاينىڭ دېگىنى جەنۇبنىڭكى نوپۇسى بىر خىل بولۇپ قالغان، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە نوپۇسنى سەرخىللاشتۇرۇش، قەستەنلىك بىلەن تۇغۇتنى كۆپەيتىشنىڭ ئالدىنى توساش دېگەن بۇ ئاتالغۇچلارنىڭ ھەممىسى، ئۇيغۇرلارغا قاراتقان نوپۇسنى سەرخىللاشتۇرۇش دېگىنى بۇ يەرگە خىتاينى يۆتكەپ ئەكېلىپ ئۇيغۇرنىڭ نوپۇسىنى شالاڭلاشتۇرۇش، شالغۇتلاشتۇرۇش دېگەن شۇ مەنادىن بېرىدۇ. بۇنىڭغا خىتاينىڭ پۇقرالىرى ئاكتىپ رول بىلەن ماسلىشىۋاتىدۇ. مۇشۇ كۆچۈپ كەلگەن مەيلى مائارىپقا كەلسۇن، ساقچىغا كەلسۇن، بىڭتۈەنگە كەلسۇن ھەممىسى مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭكى بىر قىسمى شۇنىڭ يانتايىقى، شۇنىڭغا ئىشلەۋاتقانلار بۇلار مىللىي قىرغىنچىلىقنىڭ جىنايەتچىلىرى. خىتاي تاراتقۇلىرىدىن ئاشكارىلىنىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن كېيىن ئۇيغۇر رايونىدا ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلارنى شاللاپ، خىتاي ئوقۇتقۇچىلارنى كۆپەيتىشنى شىددەت بىلەن تېزلەتكەن. بۇ ھەقتە ئاشكارىلانغان ئەڭ يېڭى خەۋەرلەردىن تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون ئۈچىنچى ماي كۈنىدىكى خىتايچە خەۋىرىدە مۇنداق دېيىلگەن. شىنجاڭدا ئوقۇتقۇچىلار قوشۇنىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئاساسلىق خىزمەتلەرنىڭ بىرى قىلىندى. جەنۇبىي شىنجاڭنى نۇقتا قىلىپ قوبۇل قىلىنغان ئوقۇتقۇچىلار يېزا مەكتەپلىرىگە ئەۋەتىلدى. ئۈزلۈكسىز ئىسلاھات قىلىپ، ئىلگىرىكى نوپۇس رايون چەكلىمىسى بۇزۇپ تاشلاندى. سىياسىي ئىدىيەۋى ساپاسى ئوقۇتقۇچىلارنى قوبۇل قىلىشتىكى ئاساسىي پىرىنسىپ قىلىندى. مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ پىلانى بويىچە ئاپتونوم رايوندا ئالاھىدە خىزمەت ئورنى پىلانى تەسىس قىلىنىپ، يەرلىكنىڭ ئۆز ئالدىغا پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدىن ئوقۇتقۇچى قوبۇل قىلىشى ئەمەلگە ئاشۇرۇلدى. ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلغىچە پۈتكۈل ئاپتونوم رايون تەۋەسىدە بىڭتۈەننى ئۆز ئىچىگە ئالمىغان ھالدا ئوقۇتقۇچىلار سانى ئۈچ يۈز يەتمىش يەتتە مىڭغا يەتكۈزۈلدى. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى باشلىغان چوڭ تۇتقۇنىدا مەكتەپلەردە ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلار تېزلىكتە شاللىۋېتىلىش بىلەن بىرلىكتە ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلىرى يەنە نۇقتىلىق تۇتقۇن ئوبيېكتىغا ئايلانغانىدى. بۇ ھەقتە لاگېر شاھىتلىرىدىن گوللاندىيەدىكى قەلبىنۇر سىدىق خانىم ئۆزى بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلغىچە ئىشلىگەن ئۈرۈمچى سايباغ رايونلۇق يىگىرمە تۆتىنچى باشلانغۇچ مەكتەپتە ھەر خىل باھانىلەردە شاللىۋېتىلگەن ۋە تۇتقۇن قىلىنىپ لاگېرلارغا قامالغان ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئەھۋالىنى ئاڭلاتتى. پۈتۈن ئالىي دەرىجىلىك، ئالىي دەرىجىلىك ئانا تىل مۇئەللىملىرىنى خىتاي باشلانغۇچ مەكتەپلىرىغا دەرۋازا قاراشقا ئېۋەتكەن مۇئەللىملەرمۇ شۇنداق جىق. قاراڭ، رىزۋانگۈل دەپ بىر مۇئەللىم بارتى، بىزنىڭ ئالىي دەرىجە ئوقۇتقۇچىمىز. ئۇ ئانا تىلغىمۇ شۇنداق يامان تەتقىقات تېمىلىرى نېمىلىرى چىقىپ، ئىلمىي ماقالىلەرنى چىقىرىپ قالغان ئالىي دەرىجىلىك مۇئەللىمتى. گۈلشەن ئابدۇكېرىم دەپ بىرسى بار. ئۇ تۆتىنچى ئوتتۇرا مەكتەپكە ئېۋەتىلدى. خەمىدە بىلەن قۇربانجان دېگەن ئوقۇتقۇچىمىز، سايباغ رايونى ئون سەككىزىنچى باشلانغۇچ مەكتەپ بار، ئۈچىنچى تۈرمىنىڭ يېنىدا، خىتاي مەكتەپ ئۇمۇ، ئۇ يەرگە ئېۋەتىلدى. مەلىكە ئەسەن. زۇلپىيە مەمەت، زۇلپىيە رۇسۇل بار. ئاندىن كېيىن شىسەن مىچىتكە چۈشۈرۈۋەتكەن ئىككى مالىم بار، رېھىم مالىم بىلەن ئابدۇرېھىم دەپ. ئاندىن كېيىن خوتەنگە ئېۋە خوتەن قارىقاشلىرىغا دەپ چەت يېزىغا ئېۋەتكەن بىر مالىم بار، ئەكبەر ئاۋۇت دەپ. ئانىڭدىن كېيىن جەسۇر دەپ بىر تەنتەربىيە ئوقۇتقۇچىمىز بار، ئۇ تۆتىنچى ئوتتۇرا مەكتەپكە بۆلۈنگەن. ئالىم ئابدۇرېھىم دەپ بىر تەنتەربىيە مالىمىز بار، ئۇ ئاشۇ ھېلىقى سايباغ رايونلۇق مۇشۇ ساڭفاڭگۇ بىر مىچىت بار، ئۇيغۇر مىچىت مەسچىت ئاشۇ مەسچىتكە ئېۋەتىلگەن ئۇ ئالىم. ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئېۋەتىلدى، پۈتۈن تەرەپ تەرەپكە ئېۋەتىلگەن. ئانا تىل دەرس بېرىدىغان ئەدەبىيات مۇئەللىملىرىمىزنىڭ ھەممىسى ئاساسىي جەھەتتىن ماۋۇ مىچۈەندە بىر مەكتەپكە ئەكەلدىغان تەربىيەلەش مەكتىپى ئىكەن ئۇ ئۈچ ئاي ئاشەگە ئاپىرىپ تەربىيىلەپ ئەكەلگەن ئۇلارنى تەربىيىلەش ئورنىدا بۇلارنىڭ مېڭە جۇيۇش دەيمىزما چۈنكى ئانا تىل دەرسى بولغاچقا سىلەر مۇشۇ دەرسلىك زادىدا بالىلارنىڭ مېڭىسىغا مۇشۇنداق سىڭدۈرگەن بولغاچقا دەپ ئۇلارنىڭ پۈتۈن ئاشۇ مېڭە جۇيۇش ئەپ بېرىپتىكەن ئۈچ ئاي بۇ نەچچىنچى يىلى ئاپارغان بۇلارنى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئاپىرىپتىكەن ئون تۆت مۇئەللىممۇ ئون بەش مۇئەللىم ھەممىسىنى ئاشۇ مىچۈەندە تەربىيەلەپ كەلدىما؟ مىچۈەندە، ھە، تەربىيەلەپ كەلدى. ئۈچ ئاي تەربىيەلىنىپ كەلدى ئاشۇ يەردە. كېيىن ئۇقسام، شۇ ئون تۆت قالغانلىرى پېنسىيەگە چىقىپ، ئۇيا بۇيا كەتكەنلەر بولغاچقا، ئون تۆت مالىم ئېۋەتىپتىكەن ئاشۇ يەرگە. ئۇ تۇتۇپ كېتىلگەن ئوقۇتقۇچى بىزنىڭ بىر مالىم ئاشۇ مەكتەپنىڭ ئۆزىنىڭكى دەرۋازىنىڭ ئاچىشى تاماكا چېكىۋاتقان تۇتۇپ كەتكەن ئەخمەت تۇرغۇن دەپ بىر مالىم بارتى، شىخابالىق تەنتەربىيە مالىم. بۇ مالىم تەنتەربىيەگە بەك يامان ھېلىقى، چېلىش كوماندىسى تۇتاتتىچۇ. چېلىش كوماندىسى تۇتۇپ ئاشۇ باشلانغۇچ ئوتتۇرا مەكتەپلەر پۈتۈن شەھەر بويىچە داڭق چىقارغان مالىمتى. بۇ بىر ئىككى قېتىم بىزنىڭ ئاشۇ مەكتەپ مۇدىرى خىتاي لى خۇڭجۈن دەپ بىر ياش بىر بالا ئۇ ئاشۇ خىتاي بىلەن بىر ئىككى قېتىم تىركىشىپ قالغان بەك غۇرۇرى بار بىر ۋىجدانلىق بالىتى بۇ ھەم بەك ھېلىقى ئالاھىدە ئالاھىدە كۆپ شۇ مەكتەپ دەرۋازىدىن تۇتۇپ كېتىلگەن بۇ بالا كېيىن ئىز-دېرىكى ئىز-دېرىكى چىقمىدى ئەخمەت تۇرغۇن ئۇنىڭ ئىسمى ئانىڭدىن كېيىن مەن ئاباي دېگەن خوتەنگە ئېۋەتىلگەن بىر مالىمىز بار تەنتەربىيە مالىم ئەكبەر ئاۋۇت دەپ بۇ مالىمنى ئاشۇ خوتەنگە ئېۋەتكەندىن كېيىن ئاشۇ يەردە خىتايلار تۇتۇپ ئەكىتىپ ساقچىخانىدا ئانىڭدىن كېيىن بىر ئون كۈندىن كېيىن قويۇۋېتىپتۇ، قويۇۋېتىپ يەنە بىر بانا سەۋەب تۇتۇپ ئەكىتىپ، شۇ خوتەندە ئۆلۈپ كەتتى ئۇ بالا، ساقچىخانىدا سوراق جەريانىدا قاتتىق ئۇرۇلۇپ. ئامېرىكىدىكى چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەكلىپلىك پروفېسسورى، ئادۋوكات تېڭ بياۋنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلارنى ھەر خىل باھانىلەردە تۇتقۇن قىلىپ، ئۇلارنىڭ ئورنىغا خىتاي ئوقۇتقۇچىلارنى شىددەت بىلەن كۆپەيتىش، خىتاي مەركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر مىللىي كىملىكىنى يوقىتىش، ئۇيغۇرلارنى خىتايلاشتۇرۇش ئۈچۈن ئۇزۇن مەزگىل پىلانلىغان سىياسىتى ئىكەن. تېڭ بياۋ مۇنداق دېدى. مېنىڭچە بۇ ئالدىن ئالا پىلانلانغان ۋە قەدەممۇ قەدەم ئەمەلىيلەشتۈرۈلگەن سىياسىي پىلان. بۇ ھەرگىزمۇ تۇيۇقسىز ئوتتۇرىغا چىققان سىياسەت ئەمەس. بۇنىڭ نۇرغۇن يىللار ئىلگىرىلا پىلانلانغان سىياسەت ئىكەنلىكى مەلۇم. بۇ يەردە بۇ پىلاننىڭ يىغىۋېلىش لاگېرلىرى، يەنى ئاتالمىش قايتا تەربىيەلەش مەركەزلىرى بىلەن بىرلىشىپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈشكە بولىدۇ. تېڭ بياۋ ئەپەندى يەنە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىنىڭ جىددىي دىققەت قوزغىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ سۆزىنى داۋاملاشتۇرۇپ مۇنداق دېدى.

تىل، مەدەنىيەت جەھەتتىكى يوقىتىش ھەرىكەتلىرى يېتەرلىك دىققەتكە سازاۋەر بولالمىدى. بۇ يەردىكى مەسىلە پەقەت يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قامالغانلارنىڭ ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلىنىش مەسىلىسى بولماستىن، بەلكى يەسلى ۋە باشلانغۇچ مەكتەپلەردىكى بالىلارنىڭ ئانا تىلدا سۆزلىشىش، ئانا تىل مائارىپىدا تەربىيەلىنىش، ئۆز مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىلىش ھەقلىرىنىڭمۇ يوقىتىلغانلىقى نەزەرگە ئېلىنىشى كېرەك. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ مۇئاۋىن ئىجرائىيە رەئىسى ئىلشات ھەسەن ئەپەندى بولسا، ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلىرىنى مائارىپ سېپىدىن شاللىۋېتىپ، مەكتەپلەردە ئۇيغۇر بالىلىرىنى خىتاي ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ تەربىيەسىگە تاپشۇرۇشتىكى ئاخىرقى مەقسەت ئۇيغۇرلارنى تىل، مائارىپ، مەدەنىيەت جەھەتتە خىتايلاشتۇرۇش، پىلانلىق ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ تۈگىتىش سىياسىتىنىڭ ئەمەلىي ئىجرا قىلىنىشى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇيغۇرغا پۈتۈن جەھەتتىن ئەجەللىك زەربە ئېلىپ كېلىدۇ. چۈنكى بىر مىللەتنىڭ مائارىپى تۈگىدى دېگەن گەپ، ئۇ مىللەت ئۆزىنىڭ كىملىكىنى، ئۆزىنىڭكى مەدەنىيەت، ئېتىقادى، ھېچقانداق نېمىنى ساقلاپ قېلىش ئىمكانىيىتى ئاساسەن يوق دەرىجىگە ئېلىپ بارىدۇ. چۈنكى مائارىپ بىر مىللەت. مەدەنىيەتنى، ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىنى يېڭىلاش، داۋاملاشتۇرۇش، گۈللەندۈرۈش دېگەندەك باسقۇچلارنىڭ ھەممىسىنى شۇ مائارىپ ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. ئەگەر مائارىپ كەتتى، ئانا تىل كېتىدۇ. ئانا تىل كەتتى، يىلتىزى بىلەن بولغان تۇتىشىش، مەسىلەن، ئۇيغۇر تىلى يوق بولدى. بۇ يەردىكى بۇ ئۇيغۇر بالىلىرى ئۆزىنىڭ ئەجدادلىرىنىڭ ئەمەس، بىر ئەۋلاد بۇرۇن يېزىلغان ھەرپلەرنى، كىتابلارنى ئوقۇيالمايدۇ. ئوقۇيالمىدى دېگەن گەپ تارىخ يىلتىزى بىلەن ئۈزۈل-كېسىل كېسىۋېتىلدى، ئۈزۈۋېتىلدى. ئۈزۈۋېتىلگەندىن كېيىن ئۇ مەدەنىيەت داۋاملاشمايدۇ، ئۇنى يېڭىلىغىلى بولمايدۇ، گۈللەندۈرگىلى بولمايدۇ. بۇ مەدەنىيەت مۇزېيۇمغا قاراپ ماڭىدۇ. مۇزېيۇمغا ماڭدى دېگەن گەپ بۇ مەدەنىيەت ئۆلدى دېگەن گەپ. پروگراممىنى مېھرىبان تەييارلىدى.

مىشېل باچېلېتنىڭ جازا لاگېرلىرى مەسىلىسى سەۋەبلىك ئۇيغۇر دىيارىغا تەكشۈرۈشكە بارىدىغانلىقى ئاشكارىلانغاندىن كېيىن، خەلقئارادىكى كۆپلىگەن كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلىرى ئۇنىڭدىن ئۇيغۇرلار توغرىلىق ئۆتكەن يىلى ھازىرلانغان دوكلاتنى ئالدىن ئېلان قىلىۋېتىشنى تەلەپ قىلىپ كەلگەن ۋە ئۇنى خىتاينىڭ يالغان سەھنە ھازىرلاپ ئالدىشىدىن ئاگاھلاندۇرغانىدى.

ئالىي كومىسسار بىناسى ئالدىدىكى نامايىش شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىقلال مارشى بىلەن باشلانغان.

چۈنكى بۇ تارىخىي بىر كۈن، بىز بۈگۈن بۇ يەرگە ئەمەلىيەتتە دېگەندىكىدەك يالۋۇرغىلى ئەمەس، ھېساب سورىغىلى كەلدۇق. چۈنكى بۇ ئىشخانىدا ئولتۇرغان باشلېت خانىمنىڭ بۇ ئېركىنلىكى قېنىدىن سوقۇپ توشقۇنۇش مەجبۇرى، بۇ مەسئۇلىيىتىنى خاتىرىلەتكىلى كەلدۇق. باشلېت خانىم سىز دۇنيادىكى ئەڭ بۈيۈك ۋە سالاھىيەتلىك كىشىلىك ھوقۇق ئالىي كومىسسارى. ھەرگىز خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ كومىسسارى ئەمەس، دېگەننى قۇلىقىغا سىڭدۈرۈش ئۈچۈن كەلدۇق، ئۇيقۇسىنى ئېچىشقا مەجبۇرلاش ئۈچۈن كەلدۇق، دوكلاتنى دەرھال ئېلان قىلىشقا مەجبۇرلاش ئۈچۈن كەلدۇق، ھېساب سورىغىلى كەلدۇق، بۈگۈن مىشەدىكى. نامايىشقا يەنە تىبەتلىكلەر ۋە كۆپلىگەن خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ مەسئۇللىرىمۇ قاتناشقان.

گېرمانىيەدىن كېلىپ نامايىشقا قاتناشقان دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى تۇرغۇنجان ئالاۋۇدىن ئەپەندىمۇ نامايىشنىڭ مەقسىتى ھەققىدە توختىلىپ ئۆتتى. بۇ قېتىمقى جەنۋەدىكى نامايىشنى ئۇيۇشتۇرۇشتىكى مەقسەت ب د ت نىڭ كىشىلىك ھوقۇق باش كومىسسارى مېشېل باشلېت خانىم بىزنىڭ ۋەتەنگە بېرىپ، ۋەتەندە تەكشۈرۈش ئېلىپ بارماقچى. بىز مېشېل باشلېت خانىمدىن. مۇستەقىل شەكىلدە تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى، مۇستەقىل تەتقىقاتچىلارنى ۋە ئۇيغۇر لاگېر شاھىتلىرىنى ۋە شۇنىڭدەك خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ ئادەملىرىنى بىرگە ئېلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلدۇق. چۈنكى خىتاي ئۇ يەردە ھازىردىن باشلاپ مانا ئالدامچىلىق سىياسىتىنى باشلىغان خۇددى ئۇيغۇرلار كەڭ تاشا بايرام قىلىپ ئويناۋاتقاندەك دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكىدىن كەڭ بەھرىمەن بولۇۋاتقاندەك شەكىلدە تېئاتىر ھازىرلاپ كۆرسىتىۋاتىدۇ خەلقئاراغا يەنى بۇ قېتىم مىشېل باشلېت بارسىمۇ ئۇنىڭغىمۇ خۇددى مۇشۇنداق تېئاتىرنى

نامايىشنىڭ ئاخىرىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئەيسا باشلىق بىر گۇرۇپپا كىشى مىشېل باچېلېت ئىشخانىسىغا ئاتمىشتىن ئارتۇق ئۇيغۇر تەشكىلاتىنىڭ ئىمزالىق خېتىنى، جازا لاگېرلىرى قۇربانلىرىنىڭ تىزىملىكىنى ۋە جازا لاگېرلىرى جايلاشقان ئورۇنلارنىڭ ئادرېسىنى تاپشۇرغان. دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، بۇ نامايىشنىڭ مىشېل باچېلېتنىڭ ئۇيقۇسىنى ئېچىشقا تۈرتكە بولىدىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن. بۇنچە كۆپ نارازىلىقتىن كېيىن باچېلېت خانىم چوقۇم ئۇيقۇسىنى ئاچىدۇ دەپ ئويلايمەن، بۇ سۇسقۇنلۇقنى تۈگىتىدۇ دەپ ئويلايمەن ۋە بىزنىڭ ئارزۇيىمىز شۇ، بۇنىڭ ھازىرغىچە قىلغان سۈكۈتى يېتىپ ئاشىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ سۈكۈتنى بۇزۇشى، بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى توختىتىشى باچېلېت خانىمنىڭ بىر ئەخلاقىي ۋە ۋىجدانىي مەجبۇرىيىتى بۇ، مەجبۇرىيىتى. قانۇنىي مەجبۇرىيىتى، چۈنكى مىڭ توققۇز يۈز قىرىق سەككىزىنچى يىلدىكى ئىنسان ھەقلىرى باياننامىسىغا ۋە شۇنداقلا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئەھدىنامىسىغا قول قويغان يۈز ئەللىك دۆلەت بار، مۇشۇ دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ مەجبۇرىيىتى، بۇ خانىم مۇشۇنداق بىر ئورگاننىڭ ئۈستىدە بولغان ئىكەن، ئۇنىڭ ئەڭ بىرىنچى مەجبۇرىيىتى بۇنىڭغا قول تىقىشى، بىز شۇنى تەلەپ قىلدۇق بۈگۈن، باچېلېت خانىم ھەرگىز.